ئاۋسترالىيەنىڭ ۋىكتورىيە شتاتىدىكى يېگانە ئۇيغۇر ئائىلىسىنىڭ پەرزەنتى ئابدۇللا يېقىندا ئاۋسترالىيە رادىيو شىركىتى تورىدا ئۆز نامىدىن يېزىلغان ئوچۇق خەتنى ئېلان قىلىپ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى بىر ئۆسمۈردە ئەكس ئەتكەن مەنىۋى جاراھىتىنى كۆرسەتتى ئوچۇق خەتتە ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ئائىلىسى بويىچە مىلدورا شەھىرىگە ماكانلاشقان ئابدۇللا شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ۋەتەندىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ باقمىغان. ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى ھېس تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلەپ، مەن شەرقىي تۈركىستاندا تۇغۇلدۇم. بىزنىڭ بايرىقىمىز ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق. ئەمما سىنىپىمدا شۇنچە نۇرغۇن مەملىكەتنىڭ بايرىقى ئېسىلغان بولسىمۇ، ئۇيغۇرلارنىڭ بايرىقىنى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم، دېگەن. ئۇ ئۆز خېتىدە ئاۋسترالىيەدىكى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇر ياكى شەرقىي تۈركىستان دېگەندەك ئاتالغۇلارنى ئاڭلاپ باقمىغانلىقىنى، شۇنچە گۈزەل بولغان ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيەتكە ئىگە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىزچىل تۈردە بىلىنمىگەن بىر خەلق بولۇپ قالغانلىقىنى، ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتە قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان بىر قوۋم ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلاردىكى يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتى، سەنئەت دېگەندەك مەزمۇنلارنىڭ گۈزەللىكىنى تەكىتلەپ، ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتى مېنى ئۆز ئەنئەنىمىزگە باغلىغان كۆۋرۈك بولدى، دەيدۇ. ئۇنىڭ ئۆز خەلقىگە، ئۆز مەدەنىيىتىگە ۋە ئۆز ۋەتىنىگە بولغان سۆيگۈسى بۇ قېتىملىق ئوچۇق خەتتە تولۇق ئەكس ئەتكەن بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆز خەلقىگە ئەركىنلىك ۋە ھۆرلۈك تىلىشى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ يېقىنقى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان، سىخې مۆھۈرى ناملىق بىر تامغا ھەققىدىكى تەشۋىقاتنى ئومۇملاشتۇرۇۋاتقان بولۇپ، بۇنى خىتاينىڭ قەدىمكى ۋاقىتلىرىدىن تارتىپ ئۇيغۇر دىيارىنى باشقۇرغانلىقىنىڭ ئىسپاتى دەپ جاكارلىغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ تامغا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا تاماملانغان بىر قېتىملىق ئارخېئولوگىيەلىك قېزىش جەريانىدا نىيە قەدىمىي خارابىسىدىن تېپىلغان. ئەمما خەۋەردە ئۆتكەن يېرىم ئەسىردىن بۇيان نېمە ئۈچۈن بۇ تامغا ھەققىدە گەپ سۆز بولمىغانلىقى توغرىسىدا ھېچنەرسە دېيىلمىگەن. تامغا ئۈستىگە ئويۇلغان خىتايچە خەتلەر مەزكۇر تامغىنىڭ دېھقانچىلىق ساھەسىگە مەنسۇپ خىزمەتلەرگە بېغىشلانغانلىقىنى ئىشارە قىلىدىكەن. خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادىل ئابلىزنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، ئۇنىڭ ئاغزىدىن مۇشۇ تامغىنىڭ نىيە تەۋەسىدىن بايقالغانلىقىنى، خەن سۇلالىسىنىڭ مىلادىدىن بۇرۇنلا غەربىي يۇرتتا بوز يەر ئاچقانلىقىنىڭ ئىسپاتى دەپ جاكارلىغان. شۇنىڭدەك مۇشۇ تامغىنىڭ بايقالغانلىقىنى، نىيە تەۋەسىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا شەرقىي خەن سۇلالىسى بوز يەر ئاچقان ۋە باشقۇرغان رايون ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى، ئۇ قەدىمكى ۋاقىتلاردىن تارتىپلا بۈيۈك بىرلىك ۋە جۇڭخۇا ئورتاق كىملىكى چۈشەنچىسىنىڭ ئورنىتىلىشىدا زور ئەھمىيەتكە ئىگە، دېگەن. شۇ ئارقىلىق بۇنىڭ بىر تۈرلۈك سىياسىي تەشۋىقات ئىكەنلىكى قىسمەن مەلۇم بولغان. ھالبۇكى، خىتاي تارىخنامىلىرىدە ئېيتىلىشىچە، قەدىمكى غەربىي يۇرت ھونلارنىڭ ئىلكىدىكى ئارقا سەپ رايونى بولۇپ، شۇ دەستۇرلارنىڭ بىرى بولغان خەننامىدە ئېنىق قىلىپ، قولىدا ھون تەڭرىقۇتىنىڭ بىر پارچە خېتى بولغان ئەلچى پۈتكۈل غەربىي يۇرتتا بىمالال سەپەر قىلالايدۇ دېيىلگەن. كەكمەننىر شېئىرلىرى نامىدىكى ساختا ئارخېئولوگىيەلىك تېكىستلەر ئۆتكەن ئەسىردە خىتاي ئارخېئولوگلىرى تەرىپىدىن بازارغا سېلىنغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇنىڭ سىياسىي مەقسەت ئۈچۈن ياسالغان ساختا بۇيۇم ئىكەنلىكى پاش بولغان ئىدى. ئۇنىڭدا ئەزەلدىنلا خىتايلار بولمىش مېنىڭ ئۇستازىم دېگەن ساختا مىسرالار ئورۇن ئالغان بولۇپ، ھەتتا مەشھۇر خىتاي شائىرى ۋە ئارخېئولوگى گو مورومۇ بۇ ھەقتە ھاياجان بىلەن ماقالە ئېلان قىلغان ئىدى. خىتاينىڭ ئاتالمىش ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇ خىل ئارخېئولوگىيەلىك بايقاشلارغا قانچىلىك ماھىرلىقى شۇ قېتىملىق ئارخېئولوگىيە سەتچىلىكىدە ئاشكارا بولغان ئىدى. بۇ خىلدىكى قەدىمىي يازما تېكىستلەر ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇرشۇناس ئالىملاردىن پىروفېسسور جېمس مىلۋارد قەدىمكى يىپەك يولىنىڭ ئۆتمۈشتە ئېغىزى بولغان بۇ رايوندىن خىتايچە خەت يېزىلغان بىر نەرسىنىڭ تېپىلىشى خۇددى نيۇ يورك شەھىرىنىڭ بىرەر كوچىسىدىن خىتايچە خەت تېپىلغان بىرەر بۇيۇمنىڭ ئۇچرىغىنىغا ئوخشاش بىر ئىش، دېگەنىدى. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، غەرب دۇنياسى مۇھىتنى بۇلغىمايدىغان كۈن تاختا ئارقىلىق يېشىل ئېنېرگىيەگە ئېرىشمەكنى ئىستەۋاتقاندا، بۇ ھەقتىكى قانۇن ماددىلىرى بۇ ئارزۇغا كۆپلىگەن توسقۇنلۇقلارنى پەيدا قىلغان. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە كۈن تاختا ئارقىلىق ئېنېرگىيە پەيدا قىلىشتا ئۇنىڭ خام ئەشياسى بولغان كۆكتاش مەنبەسىنىڭ قەيەردە بولۇشى تۈپەيلىدىن بىر قاتار مەسىلىلەر كېلىپ چىققان. بولۇپمۇ خىتاي ھازىر دۇنيا كۈنتاختا بازىرىنى مۇتلەق كونترول قىلىۋالغان بولغاچقا كۆكتاشنىڭ مۇھىم مەنبەسى بولغان ئۇيغۇر دىيارى بۇنىڭدىكى يادرولۇق مەسىلىگە ئايلىنىپ قالغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىن قېزىلغان كۆكتاش دۇنيا كۈنتاختا مەھسۇلاتىنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن كۆپرەكىنى ئىگىلىگەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلار مەسىلىسى تۈپەيلىدىن خىتايدا ئىشلەنگەن كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىمپورت قىلىنىشىغا چەكلىمە قويغاندىن بۇيان ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى ئاقساپ قالغان يېقىنقى مەزگىللەردە ياۋروپا دۆلەتلىرى قوبۇل قىلغان بىر قىسىم قانۇن ماددىلىرى بولسا بۇنىڭغا يېڭى خىرىسلارنى قوشقان بۇ جەھەتتىكى پەۋقۇلئاددە بىر ئەھۋال گېرمانىيىدە كۆرۈلگەن ئۇلار قوبۇل قىلغان يېڭى قانۇندا ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق خىزمەتچىسى بولغان شىركەت جەزمەن تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ پاك بولۇشىغا كېپىللىك قىلىشى شەرت بولغان يېقىندا بۇ سان ئۆزگەرتىلىپ خىزمەتچى سانىنىڭ چەكلىمىسى مىڭغا چۈشۈرۈلگەن ھالبۇكى خىتاينىڭ سىرتىدا يېتەرلىك كۆكتاش خام ئەشياسى بولمىغانلىقتىن پاكىز مەنبەدىن كەلگەن كۆكتاشلار دۇنيانىڭ ئېھتىياجىنى قاملاشقا كەملىك قىلىپ قالغان نۆۋەتتە بۇ مەسىلە دۇنيا ئۈچۈن بىر چوڭ باش ئاغرىقى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
يېقىندىن بۇيان رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ بارغانسېرى قويۇق دوستلۇق رىشتىسى ئورنىتىۋاتقانلىقى غەرب دۇنياسىدىكى ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغاۋاتقان بولۇپ، خىتاينىڭ مۇشۇ ئارقىلىق غەرب دۇنياسى بىلەن تىركەشمەكچى بولۇۋاتقانلىقى بارغانسېرى روشەنلىشىشكە باشلىغان. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىكى ئوبزورىدا دەل مۇشۇ مەسىلە نۇقتىلىق مۇھاكىمە قىلىنغان. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى غەرب دۇنياسىنىڭ ئۇكرائىناغا ياردەم بېرىشىنى بىزنى قىسماققا ئېلىشنىڭ يېڭى قەدىمى دەپ قاراشقا باشلىغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېقىندا ئاخىرلاشقان سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدا ئۇكرائىنانى تېخىمۇ زور دەرىجىدە قوللاش، خىتايغا قارىتا تېخىمۇ ئېغىر بولغان ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرىنى ئىجرا قىلىش، ئۇيغۇر دىيارى قاتارلىق جايلاردىكى ھەقلەر دەپسەندىچىلىكى مەسىلىسىدە خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىش قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ مۇزاكىرە قىلىنىشى بىلەن رۇسىيە خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت تېخىمۇ قويۇقلاشقان. بۇنىڭ بىر ئىپادىسى رۇسىيە باش مىنىستىرى مىخائىل مىشۇستىن باشچىلىقىدىكى ئۆمەكنىڭ بېيجىڭغا زىيارەتكە كېلىشى ھەمدە خىتاي مەركىزىي سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ رەئىسى چېن ۋېنچىڭ باشچىلىقىدىكى ئۆمەكنىڭ موسكۋاغا بېرىشىدا ئىپادىلەنگەن. ئوبزوردىن مەلۇم بولۇشىچە، زىيارەت جەريانىدا خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە رۇسىيەگە تېخىمۇ زور ياردەملەردە بولۇشى مۇھىم تېما قىلىنغان. رۇسىيە خىتاي مۇناسىۋىتى بويىچە تونۇلغان مۇتەخەسسىسلەردىن ئالېكساندىر كورولېۋ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، خىتاي ھازىر رۇسىيە بىلەن بولغان ئالاقىنى قوشلاپ كۈچەيتىۋاتىدۇ، بولۇپمۇ يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدىكى مەركىزىي تېما ئۇكرائىنا مەسىلىسى، ھەمدە غەرب دۇنياسىنىڭ خىتاينى قانداق بىر ياقلىق قىلىشى بولغانلىقتىن بۇ ھال تېخىمۇ گەۋدىلىك بولماقتا دېگەن. شۇنىڭدەك بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىينىڭ قاتنىشىشى بىلەن بۇ خىل قۇتۇپلارغا ئايرىلىشنىڭ تېخىمۇ روشەنلەشكەنلىكىنى، غەرب باشلىغان ئىقتىسادىي جازا تۈپەيلىدىن رۇسىيەنىڭ خىتايغا تېخىمۇ يېقىنلىشىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن.

خىتاي ھازىر بار كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، رۇسىيە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى قويۇقلاشتۇرۇش، شۇنىڭدەك رۇسىيەگە دىپلوماتىيە ۋە ئىقتىساد جەھەتلەردىن تېخىمۇ كۆپ ياردەم بېرىشنى قارار قىلغان.
جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك گېزىتىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامازون شىركىتى ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىكى ئەپ ماگىزىنىنى ئىيۇل ئېيىدا تاقايدىغانلىقىنى جاكارلىغان. بۇ ئۇلارنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتايدىكى كىندىل ئېلېكترونلۇق كىتاب مۇلازىمىتىنى ئۈزۈل كېسىل تاقاش قارارى ئالغاندىن كېيىنكى يەنە بىر چوڭ چېكىنىشى بولۇپ قالغان ئامازون شىركىتى بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە سۆز قىلمىغان بولسىمۇ خىتايدىكى تور بازىرىنىڭ چەت ئەل شىركەتلىرىگە بارغانسېرى كۆپلىگەن مۈشكۈلاتلارنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى بۇنىڭدىكى مۇھىم سەۋەب بولۇشى مۇمكىن دەپ تەخمىن قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم ئەمما ئۇلارنىڭ تور بازىرى بولغان ئامازون سى ئېن تور بېكىتى داۋاملىق ئىشلەيدىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئامازون شىركىتىنىڭ خىتايدىكى ئەپ ماگىزىنى ھەرقانداق ئادەم چىقالايدىغان ئەركىن تور ماگىزىنى بولۇپ، فېيسبۇك ياكى تىۋىتتېرغا ئوخشىمايدۇ. مىكروسوفت شىركىتى قارمىقىدىكى لىنكىدئىن شىركىتىمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتايدىكى ئەپ ماگىزىنىنى تاقىغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئامازون شىركىتى دۇنيا مىقياسىدا ئالدىنقى ئورۇننى ئىگىلىسىمۇ، خىتايدىكى ئېلېكترونلۇق سودا ساھەسىدە ئاران ئون ئىككىنچى ئورۇندا ئىكەن.

ئاسمان خەۋەرلىرى يەنى Sky News نىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى قەشقەردە زىيارەتتە بولغاندىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە ئوتتۇرىغا چىققان باستۇرۇلۇشنىڭ ئاخىرلىشىپ قالغانلىقى ياكى لاگېرلارنىڭ تاقالغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەرنىڭ ئەمەلىيەتتىن كۆپ يىراقلىقى مەلۇم بولدى شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇمنىڭ ئىلگىرىكى ئاشكارا شەكىلدىن كۆرۈنمەس شەكىلگە ئۆتكەنلىكى ئاشكارىلاندى. بۇ ساھە بىلەن تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە پىكىر قىلىپ، بۇنىڭدىكى بىر قاتار مەسىلىلەر ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرىنىڭ ئىككىنچى بۆلۈكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئەنگلىيەدىكى ئاسمان خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان مەلۇماتلار ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ئەمەلىيەتتە ئاشكارا شەكىلدىن كۆرۈنمەس ھالغا ئۆتۈپ بولغانلىقىنى نامايان قىلدى. بولۇپمۇ بۇ ماكاندىكى بارغانسېرى كېڭىيىۋاتقان تۈرمىلەر ئەينى ۋاقىتتا لاگېرغا قامالغان كىشىلەرنىڭ ئورۇن ئالماشقانلىقىنى، ئەمما بۇ رايوندىكى كىشىلەرنىڭ تەقدىرىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى زىيارەت قىلغان لاگېر نۇقتىلىرى ئاساسىي جەھەتتىن قەشقەر ۋە خوتەن شەھەرلىرىدە بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا بۇ لاگېرلارغا قامالغانلارنىڭ ئەڭ چوڭى يەتمىش ئۈچ ياش، ئەڭ كىچىكى ئون بەش ياشلىق ئۇيغۇرلار ئىكەنلىكى مەلۇم بولغانىدى. ئۇلار كۆزدىن كەچۈرگەن بۇ ئورۇنلارنىڭ كۆپ قىسمى ھازىر تاشلاندۇق ماكانغا ئايلىنىپ قالغان بولۇپ، بۇ ئورۇنلارغا قامالغان كىشىلەر كۆزدىن غايىب بولغان. بۇ مۇئەسسەلەرنىڭ بەزىلىرىگە بولسا سىرتتىن پېچەت سېلىنغان. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سوفى رىچاردسون خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، بۇنىڭ پەقەت نۆۋەتتىكى رېئاللىق ئۈچۈن مۇز تېغىنىڭ كۆرۈنگەن چوققىسىدەك بىر ئەھۋال ئىكەنلىكىنى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە تېخىمۇ كۆپ يوللار ئارقىلىق، تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلارنى توپلاش ئارقىلىقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يالغانلىرىنى كۈچلۈك رەۋىشتە پاش قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
دەرۋەقە مەن بىز ھۆججەتلەشتۈرۈپ چىققان ئاشۇ قاباھەتلىك ھەقلەر دەپسەندىچىلىكىنىڭ راستلىقىنى تەستىقلايمەن. شۇغىنىسى ھازىرغا قەدەر بۇنىڭغا تېگىشلىك دەرىجىدە دۇنياۋى ئىنكاس قايتۇرۇلغىنى يوق. خۇددى سىزنىڭمۇ خەۋىرىڭىز بولغىنىدەك ھازىر بۇ قاباھەتلەر ھەققىدىكى تاغدەك دەلىل ئىسپاتلار شۇنچە كۈچلۈك رەۋىشتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زور كۆلەملىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئەمما خىتاي يەنىلا جاۋابكارلىققا تارتىلغىنى يوق. بىز ئىزچىل بۇ رايوندىكى ۋەزىيەتنىڭ ياخشىلىقى ھەققىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بازارغا سېلىۋاتقان يالغانلارنىڭ داۋام قىلىۋېرىشىگە قارىتا گۇماندا ئىدۇق. چۈنكى ئۇلار زادىلا نومۇس قىلماستىن ئۆز يالغانلىرىنى قايتا قايتا تەكرارلاپ كەلگەن. راست دېگەندەك بۇ قېتىم ئۇلارنىڭ يالغانلىرى يەنە بىر قېتىم ئاشكارا بولدى. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بىز دائىم مۇستەقىل تەكشۈرۈش گۇرۇپپىلىرىنىڭ بۇ رايونغا بېرىشىنى تەشەببۇس قىلىپ كەلگەن. بۇ قېتىم نەق مەيداندىن توپلانغان شۇنچە كۆپ ئۇچۇرلار ۋە شاھىتلارنىڭ بايانلىرى بىر يەرگە جەم بولدى. ئەمما مېنىڭچە بۇ پەقەت شۇ جايدىكى رېئاللىقنىڭ يۈزەكى قىسمىدىنلا ئىبارەت. بىز بۇنىڭمۇ نېرىسىغا ئۆتۈشكە تىرىشىشىمىز، باشقا يوللار ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلارنى توپلاپ، خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى دەپسەندىچىلىك قىلمىشلىرىنىڭ توختىغان ياكى توختىمىغانلىقىنى جەزملەشتۈرۈشىمىز لازىم. ئەمما بۇ ئىشلار ئەمەلگە ئاشقۇچە خىتاي بۇ ئىشلارغا جاۋابكار بولۇشى كېرەك. چۈنكى خىتاي ئۆزلىرى سادىر قىلغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتەلەيدۇ. بىز بۇلارنى تەكشۈرۈپ چىقىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشىمىز، شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ بۇ قىلمىشلارنى قايتا سادىر قىلماسلىقىغا كېپىللىك قىلىشىمىز لازىم. ئۇنداق بولسا بۇ لاگېرلاردىكى كىشىلەر قەيەردە؟ بۇ سوئالغا مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى دەماللىققا جاۋاب تېپىشقا ئىلاجسىز قالغان. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلاردىن مەمەتجان جۈمە دەل مۇشۇ لاگېرلارنىڭ بىرى ماكانلاشقان مەھەللىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان. ئۇ بۇ ھەقتە ئاسمان خەۋەرلىرىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا بۇ قاباھەتلىك لاگېرنىڭ بالىلىق دەۋرىدىكى شېرىن ئەسلىمىلىرى قانات يايغان ئورۇنغا سېلىنغانلىقىنى شۈركۈنۈش ئىچىدە ئەسلەيدۇ. ئەمما ئۇنىڭ ئاشۇ لاگېرغا قامالغان قېرىندىشى ئەخمەتجان جۈمە تا ھازىرغىچە ئائىلىسىگە قايتمىغان. ئەكسىچە شۇ لاگېردا خىزمەت قىلغان ساقچى خادىملىرىدىن بىرەيلەن ئۇنىڭغا ئىنىسىنىڭ ئون تۆت يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى ۋە ھازىر تۈرمىدە جازا مۇددىتى ئۆتەۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بەرگەن. ئۇنىڭ ئىنىسى باشتىن كەچۈرگەن قايتا تەربىيەلەش مەركىزىدىكى قىسمەتلەر مىليونلىغان ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنىڭ ئورتاق كەچمىشى قاتارىدىن ئورۇن ئالغان.

ئادەتتىكى شەيئى قاتارىدا كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بالىلارنىڭ ئەھۋالى تېخىمۇ چاتاق بولۇۋاتىدۇ. چۈنكى ھازىر ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر بولۇشىغا يول قويۇلماستىن، ئۇلارنى خىتايچە سۆزلەشكە مەجبۇرلاش ئارقىلىق، بىراقلا خىتايلىشىپ كېتىشىگە يول ئېچىلىۋاتىدۇ. ئىككىنچى بىر نۇقتىدىن ئالساق، ھازىر شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن باغلىنىشلىق بولغان مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرى بۇ پروگراممىدا ناھايىتى ياخشى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. بۇ يەردىكى ئاچقۇچلۇق مەسىلە شۇ بولغانكى، خىتاي ھازىر بۇ ئىشلارنىڭ چاۋىسى چىتقا يېيىلىپ بولغانلىقىنى ھېس قىلغان گەپ. شۇڭا ئۇلار بۇ خىل كۆرۈنۈشلەرنى كۆزدىن يىراق قىلىپ، قارىماققا باشقىچە بىر مەنزىرىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان. ئەمما ئۇلارنىڭ شىنجاڭدىكى سىياسىتىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. بۇ سىياسەتنىڭ تۈپكى ئاساسى خىتايلارغا زادىلا ئوخشىمايدىغان ھەمدە ئۇلاردىن پۈتۈنلەي پەرقلىق بولغان تۈركىي تىلدا سۆزلىشىدىغان ئۇيغۇر دېگەن بىر مىللەتنى پاك-پاكىزە يوقىتىشتۇر. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارنىڭ نەزىرىدە ئاياللارنى پەرزەنت كۆرەلمەس قىلىۋېتىش، مەجبۇرىي ھالدا ئۇلارنىڭ نومۇسىغا تېگىش دېگەنلەر ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ.

بۇ ھال مۇخبىرلارغا ئاشۇ خىلدىكى لاگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ لاگېرلاردىن چىقىپ تۈرمىگە يۆتكىلىپ بولغانلىقىنى ئىشارە قىلغان. شۇ ۋاقىتلاردىكى ساقچى ھۆججەتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا بەش يۈز قىرىق مىڭدىن ئارتۇق كىشىگە قاماق ھۆكۈم قىلىنغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ ئۆزىدە بولسا بۇ سان قىرىق بەش مىڭغا چۈشكەن. ئەمما بۇ كىشىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىغا بەش يىلدىن ئۇزۇن قاماق ھۆكۈم قىلىنغان. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى دەپ نام قويۇلغان مەخپىي ھۆججەتلەردە ئېيتىلىشىچە، قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئون مىڭ ئۇيغۇرنىڭ توقسان توققۇز پىرسەنتى بەش يىلدىن ئۇزۇن قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان. بۇ ھۆججەتلەرمۇ ئاشكارا ھالدا قايتا تەربىيەلەش مەركىزىدىن تۈرمىگە يۆتكەشنىڭ باسقۇچلىرى ھەققىدە توختالغان. مۇتەخەسسىسلەردىن نېيسىن رۇسېر بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ئەنە شۇ تەرىقىدە لاگېرغا قامالغان مىليونلارچە كىشى تۈرمىگە ۋە ئەمگەك لاگېرلىرىغا يۆتكەپ بولۇنغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئورۇنلارنىڭ بوش قالغانلىقى ھەمدە مۇخبىرلارغا ئېچىۋېتىلگەنلىكىنى تەكىتلىگەن.
بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا، ئاسمان خەۋەرلىرى مۇخبىرلار گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ قېتىمقى زىيارەت پائالىيىتىگە يېقىندىن ھەمدەمدە بولغان ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدىكى ۋەكىلى رەھىمە خانىم بۇ خەۋەرنىڭ دۇنيا مىقياسىدا زور غۇلغۇلا قوزغىشىدىكى بىر مۇھىم سەۋەبنىڭ دەل ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇم تېخىچە داۋام قىلىۋاتىدۇ دېگەن ئۇچۇرنى يوللىشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. چۈنكى بۇ خەۋەردە ناھايىتى روشەن كۆرسىتىپ بەردىكى، ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇ كامپلا تاقىلىۋاتىدۇ، ئۇ يەردىكى لاگېرلار ھەممىسى تاقالدى، ئادەملەرنى چىقىرىۋەتتۇق، ھېلىقى خىزمەتلەرگە ئورۇنلىشىۋاتىدۇ دېگەندەك توختىماستىن ئاشۇنداق تەشۋىقاتنى قىلىۋاتىدۇ. لېكىن سكاي نيۇسنىڭكى شۇ يەرگە بېرىپ بەزى كامپلارنىڭ تاقالغان بولغىنى بىلەن مىسالغا تاق تاق ھېچقانداق بىراقلام ئادەم يوق ئاشۇ نېمىلەرنى كۆرۈپتۇ بۇنىڭ ئىچىدە شەھەرگە يېقىن يەردىكىلەر ئەمما شەھەردىن سىرت بىزمۇ بەرگەن مەلۇماتىمىزدا شۇنداق بەرگەن ئالغان مەلۇماتلىرىمىزمۇ شۇنداق شەھەرگە بەك يىراق بولغان ئاشۇنداق چەت رايونلاردىكى كامپلارنىڭكى سانىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى ۋە ئۇ نېمە كېڭەيتىۋاتقانلىقى بۇ خەۋەردە ئۇ يەردىكى مۇشۇ كامپلارنىڭكى تاقىلىش ئەمەس كېڭىيىۋاتىدۇ دېگەن ئەڭ ئاخىرقى خۇلاسە شۇ. دەرۋەقە، مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى كۆرگەن رېئاللىق ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى باستۇرۇش مەزگىلىدە ئىشلىتىلگەن لاگېر مۇئەسسەسەلىرىنىڭ ھازىر ئەمەلدىن قالغانلىقى ھەمدە ئۇلارنىڭ ئورنىغا تېخىمۇ چوڭ، تېخىمۇ پىنھان ۋە تېخىمۇ قاتتىق تەدبىرلەر ئېلىنغان يېڭى مۇئەسسەسەلەرنىڭ سېلىنغانلىقىنى نامايان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرى بولسا ئىلگىرىكى لاگېرلارنىڭ ئەتراپىدىكى جايلارغا زور كۆلەمدە كېڭەيتىپ سېلىنغان تۈرمە قۇرۇلۇشلىرىنى نامايان قىلغان. ئەنە شۇنداق ئەھۋالدا لاگېرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىپىسى ئاخىرلاشقان ھەمدە ئۇنى يوشۇرۇشنىڭ ھاجىتى قالمىغان شارائىتتا مۇخبىرلارنىڭ بۇ رايوننى كۆزدىن كەچۈرۈشىگە رۇخسەت بېرىلگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئالاھىدە رۇخسەت بىلەن خىتاي پاسپورتى ئارقىلىق چەت ئەللەرگە ساياھەتكە مېڭىشى باشلانغان. يېقىندا خىتاينىڭ بىڭتۈەنگە قاراشلىق تۇمشۇق شەھىرىدە خىتاي مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ نامىدا ئاتالمىش جەنۇبىي شىنجاڭ بازىسى قۇرۇلغان بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان چەت ئەللەردىكى بىلىم ئادەملىرى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئارخېئولوگىيەنى سىياسىي مەقسەت ئۈچۈن قوللىنىۋاتقانلىقىدىن كۈچلۈك ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇنداقتا تۇمشۇق شەھىرىدە قۇرۇلغان جەنۇبىي شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە بازىسىنىڭ ماھىيىتى ۋە ئىچ يۈزى زادى نېمە؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار سىياسىي ئانالىزچىلارنىڭ بۇ ھەقتىكى مۇھاكىمىلىرىدە بولغاي. پروگراممىنى ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە تەييارلىغان.
خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون سەككىزىنچى مايدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، بىڭتۈەن ئۈچىنچى دىۋىزىيەسىنىڭ باش شتابى تۇرۇشلۇق تۇمشۇق شەھىرىدە، خىتاي مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭ بازىسى قۇرۇلغان شۇ كۈنى قىرىق يەتتىنچى نۆۋەتلىك ئون سەككىزىنچى ماي خەلقئارا مۇزېي كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ بازىنىڭ يوپۇقىنى ئېچىش ۋە ۋىۋىسكا ئېسىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن خەۋەردە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىن بۇيانقى ئىككى يىل مابەينىدە خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭ تۇمشۇق شەھەر ئەتراپىدىن تاڭ پادىشاھى شەھەرچىسىنىڭ خارابىسىنى تاپقانلىقىنى بۇ جايدىن تۈرلۈك ساپال بۇيۇملار تاش قوراللار مىستىن ياسالغان جابدۇقلار شۇنداقلا تۈرلۈك بۇددا ھەيكەللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەش يۈز ئون بەش دانە مۇھىم ئاسارئەتىقىلەرنى قېزىۋالغانلىقى تىلغا ئېلىنغان تارىم ئويمانلىقىنىڭ غەربىي جەنۇبىي قىسمىغا جايلاشقان قەدىمىي بارچۇق شەھەر خارابىسى ۋە تۇمشۇق ئەتراپىدىكى قەدىمكى ئىزلار ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى ئەجدادلىرى بولغان يەرلىك تارىملىقلارنىڭ شانلىق مەدەنىيىتىنىڭ بۈگۈنگىچە يېتىپ كەلگەن ئىزنالىرىدۇر ھالبۇكى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ ئىزلارنى خىتاي تارىخىدىكى تاڭ سۇلالىسىغا باغلاپ ئىزاھلىشى ھەتتا تۇمشۇق شەھىرىنى خىتاي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيىسىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانى بۇ ساھەدىكى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا ئىسرائىلىيەدە ياشاۋاتقان خىتاي يازغۇچى تاڭ دەنخۇڭ خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى خىتاينىڭ ئۇ يەردە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزى قۇرۇشى ۋە تەتقىقات ئېلىپ بېرىشى، ئىلمىي تەتقىقات ئەركىنلىكى بولغان ۋە ھەقىقىي تۈردە ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بارىدىغان باشقا دۆلەتلەردىن مۇقەررەر ھالدا پەرقلىنىدۇ. چۈنكى خىتاي تارىخنى پۈتۈنلەي ئۆزىنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىنى يۈرگۈزۈش ۋە مۇستەھكەملەش ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىدۇ. خىتاي تارىخچىلىرى ھەر ۋاقىت سۆز ئويۇنى ئارقىلىق خىتاينىڭ ئەزەلدىنلا كۆپ مىللەتتىن تەركىب تاپقان چوڭ دۆلەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن. ئەلۋەتتە، خىتاي تەرىپىدىن كۆپتۈرۈلۈپ ۋە بۇرمىلىنىپ ياساپ چىقىلغان تارىخ ئېنىقكى خەلقئارا ئىلمىي تەتقىقات ساھەلىرىدە پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ. ئاتالمىش بۇ ئارخېئولوگىيە تەتقىقات بازىسى پۈتۈنلەي دېگۈدەك خىتاي ياساپ چىققان، ساختا تارىخ ئارقىلىق سىياسىي ئىدېئولوگىيە تەشۋىق قىلىش ئۈچۈن قوللىنىلىشى تۇرغان گەپ. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قەدىمىي يىپەك يولى ئىزنالىرىدا تېپىلغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىغا ئۆز ئالدىغا خىتايچە ئىسىملارنى قويۇپ، ئۇنى پەردازلاپ كۆرسىتىشىدىن قەتئىينەزەر، بۇ ھەرگىزمۇ ئۇلارنىڭ خىتايغا ئائىت ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەيدۇ. ۋاھالەنكى، خىتاينىڭ بۇ تۈردىكى سۆز ئويۇنلىرى ئارقىلىق، ساختا تارىخ ئويدۇرۇشى خەلقئارا ئىلمىي ساھەدىكى تولىمۇ كۈلكىلىك بىر ئىش ھېسابلىنىدۇ. خىتاي بۇ يەردە پەقەتلا ئۆزىنىڭ سىياسىي غەرىزىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان. خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، تۇمشۇق شەھىرىدە تەسىس قىلىنغان مەزكۇر بازا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ تۈرتكىسى بىلەن قۇرۇلغان ئىكەن. خىتاي مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ نامى ئاستىدا قۇرۇلغان مەزكۇر بازا خىتاي تارىخىدىكى سۇلالىلەرنىڭ غەرب رايوننى ئىدارە قىلىش تارىخىنى ئۆگىنىش تارىخ بىلەن يېڭى دەۋردىكى بىڭتۈەن مەدەنىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ يۇغۇرۇش جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىپايان زېمىنلارنىڭ قەدىمكى دەۋرلەردىن بۇيان خىتاي بىلەن غەرب ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم قاتناش تۈگۈنى بولغانلىقىنى تەشۋىق قىلىش مەقسىتىدە قۇرۇلغان ئىكەن ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئارخېئولوگ ۋە تارىخچى قۇربان ۋەلى ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى ئۇ خىتاينىڭ بىڭتۈەن ئۈچىنچى دىۋىزىيەسىنىڭ باش شتابى تۇرۇشلۇق تۇمشۇق شەھىرىدە خىتاي مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ كۈنلۈكى ئاستىدا ئاتالمىش جەنۇبىي شىنجاڭ بازىسىنى قۇرۇشى پۈتۈنلەي سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغانلىقى، ئۇيغۇرلارغا مەنسۇپ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى خىتاي تارىخىغا باغلاپ چۈشەندۈرۈپ، ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن، شەرقىي تۈركىستاننى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى قوللىنىپ كەلمەكتە. بىر تەرەپتىن، بۇ رايوندىكى يەرلىك خەلقنىڭ تىل-يېزىقىنى چەكلىسە، ئۇلارنى خىتايچە سۆزلەشكە مەجبۇرلىسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرىنى خىتاينىڭ قىلىۋېلىش سىياسىتىنى قوللىنىپ كەلمەكتە. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، ئۇيغۇرلارغا قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش سىياسىتى پۈتۈن دۇنيانىڭ تەنقىدىگە ئۇچرىماقتا. مانا مۇشۇنداق ۋەزىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىقىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى ئاتلاپ ئۆتۈپ بىڭتۈەن قۇرغان بىر شەھەردە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى خىتاينىڭ قىلىۋېتىش سىياسىتىنى تېزلەتمەكچى بولغان. خىتاينىڭ بۇ سىياسىتى بۇ ئاسارى ئەتىقە بازىسى دېگەن تەشكىلات چوقۇم مەغلۇپ بولىدۇ. بۇنىڭ ھېچقانداق بىر ئىستىقبالى يوق.
مەزكۇر خەۋەردە يەنە تۇمشۇق ئەتراپىدىن قېزىۋېلىنغان ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلارنىڭ شىنجاڭنىڭ خەن سۇلالىسىدىن بۇيان خىتاي تۇپراقلىرىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى بولغانلىقىنى خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمەتلىرىنىڭ يىراق تارىختىن بۇيان شىنجاڭنى ئىدارە قىلىپ كەلگەنلىكىنى ئىسپاتلاپ كۆرسىتىشتە مۇھىم سىياسىي ئەھمىيەتكە ھەم ئىلمىي قىممەتكە ئىگە ئىكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن دەرۋەقە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە مەدەنىيەت جەھەتتىكى قىرغىنچىلىقنىمۇ بارغانسېرى كۈچەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارغا ئائىت تارىخ ئارخېئولوگىيە قەدىمكى مەدەنىيەت ئىزلىرى ۋە يەرلىك ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئەت ساھەلىرىدە كەڭ كۆلەملىك قايتا قۇرۇش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىپ ئۇيغۇرلارغا تەۋە پۈتكۈل تارىخىي ئىزلارنى ئۆزگەرتىش قايتا ياساش ۋە ئۇنى خىتاي مەدەنىيىتىگە باغلاپ ئىزاھلاشقا باشلىغان گېرمانىيەدىكى مۇستەقىل تەتقىقاتچى تۈركولوگىيە پەنلىرى دوكتورى ئابلەت سەمەت ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ نۆۋەتتە تۈرلۈك ۋاسىتىلارنى قوللىنىپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە تارىخىي ئىزلارنى ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تارىخ ئارخېئولوگىيە، تىل، يېزىق، قەدىمكى ئىزلار ۋە مەدەنىيەت ئۇچۇرلىرىنى مونوپول قىلىش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
مارالبېشى ۋە مارالبېشى تەۋەلىكىدىكى تارىخىي ئىزلىرىمىز ئالدىنقى ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ خەلقئارادا تونۇلۇشقا باشلىغان تارىخىي يەرلىرىمىزدىن، بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىشىنچى يىلى ۋە يەتمىش ئۈچىنچى يىللىرى، ئەنگلىيەلىك روبېرت شاۋ ئىككى قېتىم يۇرتىمىزنى زىيارەت قىلغان مەزگىلىدە مارالبېشى شەھىرىنى كۆرگەن ۋە ئۇ يەردىكى تارىخىي ئىزلىرىمىز ھەققىدە خەلقئارادا تۇنجى قېتىم مەلۇمات بەرگەن كىشى ئىدى. بىڭتۈەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىن باشلاپلا مارالبېشىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن يازما ۋە ئارخېئولوگىيەلىك بايلىقلىرىمىزنى توپلاپ كېلىۋاتقان ئىدى. بىڭتۈەن يەنى بولۇپمۇ كېيىنكى يىگىرمە يىلدىن بېرى نۇرغۇنلىغان زاۋۇت ۋە شىركەتلەرنى قۇرۇپ، ئىقتىسادىي جەھەتتىمۇ يۇرتىمىزنىڭ بايلىقلىرىنى خالىغانچە تالان تاراج قىلىشقا باشلىدى. بىڭتۈەننىڭ بۇ قېتىم مارالبېشىنى نۇقتىلىق قىلىپ شۇنداق بىر مەركەزگە ئايلاندۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ئۇ يەرنى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە دۇنياغا تونۇتۇپ، خەلقئارانى ئىشەندۈرۈش ۋە بۇ ئارقىلىق قانداقتۇر ئۇ يەرنىڭ ھەقلىق ئىگىلىرى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ماتېرىيال ئىزدىگەنلىكىدۇر.
دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندى ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەندىشىلىرىنىمۇ رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
بۇ قېتىم بىڭتۈەننىڭ مەركىزىي ھۆكۈمەت مەدەنىيەت مىنىستىرلىكى بىلەن بىرلىشىپ مارالبېشى تۇمشۇقتا مۇشۇنداق بىر پائالىيەتنى ئېلىپ بارغانلىقى ئەلۋەتتە بىزنى ئەندىشىگە سالىدۇ. چۈنكى بۇ پائالىيەت ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىي، ئىقتىسادىي، سىياسىي، ئەسكەرىي ۋە باشقا جەھەتلەردە يۇرتىمىزدىكى مونوپوللۇق دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭەيتىۋاتقانلىقىنى ۋە قولىنى بۇ قېتىم يۇرتىمىزدىكى ئەڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكلىرىمىزدىن بىرى بولغان، بايلىقلىرىمىزدىن بىرى بولغان مەدەنىيەت بايلىقلىرىمىزغا ئۇزاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. مەلۇمكى، جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارى ئۇيغۇرلار نوپۇسى ئەڭ زىچ مەركەزلەشكەن رايوندۇر. بۇ يەردە تارىختىن بۇيان ئىنتايىن پارلاق بوستانلىق مەدەنىيىتى يارىتىلغان بولۇپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئانا بۆشۈكى بولۇپ كەلگەن. ھالبۇكى، خىتاينىڭ يۇقىرىقى خەۋىرىدە خىتاي مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى توڭ ۋېينىڭ سۆزلىرى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ تۇمشۇقتا قۇرۇلغان جەنۇبىي شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە بازىسى بىڭتۈەننىڭ يېڭى دەۋردىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە ساھەسىدە يېڭى بىر سەھىپە يازىدۇ دېيىلگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ، ئارخېئولوگىيە گەرچە مەخسۇس بىر ئىلىم بولسىمۇ، ئەمما خىتاينىڭ ئۇنى سىياسىي مەقسەت ئۈچۈن قوللىنىۋاتقانلىقىنى، يەنى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىشغالىيەت تارىخىنى ھەقلىق قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيەنى سۇيىئىستېمال قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
شى جىنپىڭ بىر نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ ۋەتەندە ئىككى مىڭ ئون تۆتتىغۇ دەيمەن، زىيارەت قىلىپ قايتقاندىن كېيىن مەلۇم بىر يىغىندا سۆز قىلىپ، مۇشۇ ئارخېئولوگىيە تارىخقا مۇناسىۋەتلىك. ئارخېئولوگىيە يەنە سوتسىيالىزم ئۈچۈن، خىتاي دۆلىتىنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشى لازىم دېگەن مۇنداق بىر سەپسەتەنى قويغان. بىز بىلىمىز، ئارخېئولوگىيە، تارىخ بۇ بىر. پەن، ئىجتىمائىي پەن. بىر پەن دېگەن نەرسە ئەسلىدە ھېچقانداق بىر ھاكىمىيەت ياكى بىر ئىدېئولوگىيەگە خىزمەت قىلماسلىقى لازىم. ئەمما لېكىن خىتايدا ھەتتا دىننىمۇ سوتسىيالىزملاشتۇرۇش، خىتايلاشتۇرۇش دېگەن شوئارلار بىلەن ئۆزگەرتىۋاتقان بۇنداق بىر يەردە، ئارخېئولوگىيەنىڭكى پەقەت سىياسەتلىشىپ، خىتاينىڭكى ئىشغالىيەت سىياسىتىنىڭكى بىر قىسمى بولۇشى بۇ خىتاي دۆلىتىنىڭ خاراكتېرى بىلەن بېكىتىلگەن. شۇنىڭغا بۇ تۇمشۇقتا خىتاينىڭكى ئارخېئولوگ مەركىزىنىڭ قۇرۇلۇشى ئوچۇق-ئاشكارا دېگەن ۋاقتىدا يەنە شۇ خىتاينىڭكى ئىشغالىيىتى، خىتاينىڭ ھازىر بىزنىڭ ۋەتەندە ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسىتىگە خىزمەت قىلىش. قەشقەر ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى بىر بۇلىقى دېسەك بولىدۇ. بۇ زېمىن، بۇ دىيار ئۇيغۇرلارنىڭكى، يەنە شەرقىي تۈركىستان، تۈركىستان كەلگۈسىدىكى جۇمھۇرىيىتىنىڭكى بىر گۈل تاجىسى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ يېنىغا ئەكېلىپ خىتاي بۇنداق بىر ئارخېئولوگ مەركىزىنى قۇرۇشى، مۇشۇ ئۇسۇللار ئارقىلىق بۇ يەردە ئۇيغۇرنىڭكى غۇرۇرى بولغان قەشقەرنىڭ ئەتراپىدا بۇنداق بىر مەركەز قۇرۇش ئارقىلىق بۇ زېمىننى، بۇ تۇپراقنى خىتاينىڭ تارىختىن تارتىپ بىزنىڭ دەيدىغانغا بۇنىڭغا بىر ئىسپات، دەلىللەرنى ئىزدەش. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلار بۇ يەردە بۇنداق بىر مەركەز قۇرۇش ئارقىلىق، بۇرۇنمۇ يەتمىشىنچى يىللاردا، ئالتمىشىنچى يىللاردا ئېلىپ بارغان، ئۆزى يېزىپ، كۆمۈپ قويۇپ، ئۆزى قېزىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن مانا بۇ يەردە ئىسپات تاپتۇق دەيدىغانغا بىر ئۇل ياساۋاتىدۇ دېسەك بولىدۇ. يېقىندىن بۇيان، تەڭرىتاغ تورى، شىنخۇا تورى قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا بېرىلىۋاتقان بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئاتالمىش ئارخېئولوگىيىلىك يېڭى بايقاش مۇزېي قۇرۇلۇشى قىزىل گېن تەلىم تەربىيە بازىسى ۋە ئىنقىلابىي ساياھەت نۇقتىسى قاتارلىق تۈرلەردە زور مەبلەغ سېلىپ ئۇلارنى ئۆزىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتى ئۈچۈن قوللىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغانىدى نۆۋەتتە خىتاينىڭ بىڭتۈەنگە قاراشلىق تۇمشۇق شەھىرىدە خىتاي مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئارخېئولوگىيە تەتقىقات مەركىزىنىڭ نامىدا ئاتالمىش جەنۇبىي شىنجاڭ بازىسىنى تەسىس قىلىشى ھەمدە ئارخېئولوگىيىنى سىياسىي مەقسەت ئۈچۈن قوللىنىشى چەت ئەللەردىكى بىلىم ئادەملىرىنى بولۇپمۇ تارىخ ئارخېئولوگىيە مەدەنىيەت ۋە قەدىمكى تىل يېزىق ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنى كۈچلۈك ئەندىشىگە سالماقتا

فلورىدا شتاتىدىكى جىنكو كۈن تاختا ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى ۋە ئۇنىڭ سان فرانسىسكودىكى ئىش بېجىرىش ئورنىنى تۇيۇقسىز تەكشۈرگەن. جىنكو شىركىتى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ كۈن تاختا ئىشلەپچىقارغۇچى شىركەتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئامېرىكىنىڭ قانۇن ۋە چەكلىمىلىرىدىن قېچىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق كۈن تاختا ئۈسكۈنىلىرىنى ئۈچىنچى دۆلەتتىن ئامېرىكىغا كىرگۈزۈشكە ئۇرۇنغان. ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق كۈن تاختا ئەسلىھەلىرىنى كىرگۈزمەسلىك قانۇنى بىلەن، ئامېرىكىنىڭ كۈنسېرى ئېشىپ بېرىۋاتقان كۈن تاختا ئېھتىياجى ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت كۆرۈلۈۋاتقان بولۇپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇنى ھەل قىلىشنىڭ چارىلىرى ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ئالاھىدە ئەترىتى يېقىندا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكىگە ماسلىشىپ فلورىدا شتاتىنىڭ جېكسون ۋىللېي دېگەن يېرىگە جايلاشقان كۈن تاختا ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى ۋە ئۇنىڭ سان فرانسىسكودىكى ئىش بېجىرىش ئورنىنى تۇيۇقسىز تەكشۈرگەن ئامېرىكىدىكى ئادۋوكاتلار ۋە ئاممىۋى سىياسەت مەسلىھەتچىلىرى مۇلازىمەت قىلىدىغان ۋىللېي شىركىتى تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ خەۋەرگە كۆرە جىنكو شىركىتى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ كۈن تاختا ئىشلەپچىقارغۇچى شىركەتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى سان فرانسىسكودىكى ئىش بېجىرىش ئورنىنى قۇرغان ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى جېكسون ۋىللېي زاۋۇتىدا تىجارەت باشلىغان جىنكو كۈن تاختىسى شىركىتىنى تەكشۈرۈش ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي كۈن تاختا سانائىتىنىڭ ئامېرىكىنىڭ سودا قانۇنىدىن قېچىش قىلمىشلىرى ئۈستىدىكى نەچچە يىللىق تەكشۈرۈشىدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلغان بىز بۇ تەكشۈرۈش ھەققىدە ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى بىلەن ئالاقىلەشكەن بولساقمۇ ئۇلار بۇ ھەقتە ھېچقانداق جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى ۋە ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى بىلەن ئالاقىلىشىشىمىزنى ئېيتتى ئەمما مەزكۇر مىنىستىرلىككە يازغان خېتىمىز جاۋابسىز قالدى ئامېرىكا تاشقى سىياسىتى كېڭىشى ئالىي تەتقىقاتچىسى مايكل سوبولىك رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ جىنكو شىركىتىنىڭ تۇيۇقسىز تەكشۈرۈلۈشىدە بەزى ئېنىقسىز سەۋەبلەر بارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاينىڭ جىنكو شىركىتى ۋە باشقا كۈنتاختا شىركەتلىرىنىڭ نۇرغۇن زاپچاسلىرى چېگرادا خېلى بىر مەزگىل تۇرۇپ قالغان ئىدى كېيىن ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ بازارغا كىرىشىگە يول قويۇلدى ئەگەر جىنكونىڭ تۇيۇقسىز تەكشۈرۈلۈشى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئالاقىدار بولسا نېمىشقا نۇرغۇن كۈنتاختا ماللىرى ئامېرىكا بازىرىغا كىرەلەيدۇ دېگەن مەسىلە تۇغۇلىدۇ شۇغىنىسى مېنىڭ ھازىر بۇ ھەقتە ئىگىلىگەن ئۇچۇرلىرىم كۆپ ئەمەس شۇڭا بۇنىڭدا زادى نېمە ئىش بولغانلىقى ھەققىدە كېسىپ بىر نەرسە دېيەلمەيمەن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئۆتكەن يىل ئون بىرىنچى ئايدا خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى جىنكو كۈنتاختا ئەسلىھەلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مىڭدىن ئارتۇق كۈنتاختا ماللىرىنى قولغا چۈشۈرگەن بولۇپ بۇ ماللار مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتى دەپ قارالغان ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىغا يازغان خېتىمىزدە مەزكۇر ئىدارىنىڭ خىتايدىن كىرگۈزۈلگەن كۈنتاختا ئەسلىھەلىرىنى تۇتۇپ قالغانلىقىنى ئەمما ئامېرىكىنىڭ كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ئېھتىياجىنىڭ داۋاملىق ئېشىپ بېرىۋاتقانلىقىنى كەلگۈسىدە بۇ قىيىنچىلىقنى قانداق ھەل قىلىشى مۇمكىنلىكىنى سورىغىنىمىزدا بۇنىڭغا ھازىر جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسلانغاندا ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا بىر قارار چىقارغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ كۈن نۇرلۇق باتارېيە ۋە كۈنتاختا زاۋۇتلىرى ئامېرىكىنىڭ چېگرا بېجىدىن قېچىش ۋە ماللارنى تۆكمە قىلىپ سېتىشقا قارشى قانۇنلىرىغا خىلاپلىق قىلىپ كامبودژا مالايسىيا تايلاند ۋە ۋېيتنامغا مال چىقىرىپ مەھسۇلاتلىرىنى ئۇ يەردە پىششىقلاپ ئىشلىگەندىن كېيىن ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلغان ئەمما ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى جىنكو كۈنتاختىسىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزمەي قالغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خەلقئارا تەشۋىقات بۆلۈمى مۇدىرى لۇيزا گرېۋ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى كىرگۈزمەسلىكتە چىڭ تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ كۈنتاختا مەسىلىسىدە بەزى يوچۇقلار ۋە كەمچىلىكلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى شېففىلد خاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوكلاتىدا جىنكو شىركىتىنىڭ ھۆكۈمەت ھامىيلىقىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەشكە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ئېنىق كۆرسىتىلگەن شۇڭا بىز بۇ ئىشقا بەك كۆڭۈل بۆلدۇق ئۇلارنىڭ زاۋۇت قۇرۇش ياكى ئىش بېجىرىش ئورنى ئېچىشىغا رۇخسەت قىلىنماسلىقى كېرەك بىز بۇنىڭغا نارازى فلورىدا شتاتى ئۇلارنىڭ تىجارەت كىنىشكىسىنى تارتىۋېلىشى كېرەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ئارىلاشقان بىر شىركەتنىڭ ئامېرىكىدا تىجارەت قىلىشىغا يول قويۇش ھەرگىز پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ جېكسونۋىللىدىكى بىر تاراتقۇنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا جىنكو شىركىتى تۇيۇقسىز تەكشۈرۈلگەندىن كېيىن جېكسونۋىللى شەھىرى جىنكو شىركىتىنىڭ مەزكۇر شەھەردىكى زاۋۇتىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن ئاتىغان ئىككى مىليون ئۈچ يۈز مىڭ دوللارلىق سايلام ئىئانىسىنى ۋاقىتلىق توختىتىپ قويغان ھازىر ئامېرىكىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق كۈنتاختا مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش بىلەن يېشىل ئېنېرگىيىگە بولغان ئېھتىياجنىڭ ئېشىپ بېرىشى زىددىيەتلىك بىر مەسىلىگە ئايلانغان لۇئىزا گرېۋ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى ئەگەر پاكىز ئېنېرگىيە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ياردەم بەرسە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق بولسا ئۇ پاكىز ئەمەس مانا بۇ بىزنىڭ مەيدانىمىز مەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە بۇ ھەقتە بىر يازما دوكلات سۇندۇم ئۇنىڭدا مەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى بۇ ئىككى يىلدا كۈنتاختىلارنى ئىمپورت قىلىشقا ئالاھىدە ئىجازەت بەرگەنلىكىنى تەنقىدلىدىم بۇ ئىككى يىلدا خىتاينىڭ كۈنتاختىلىرى مالايزىيە تايلاند ۋېيتنام ۋە باشقا دۆلەتلەر ئارقىلىق ئامېرىكىغا كىردى ئامېرىكىنىڭ كۈنتاختىلارغا ئېھتىياجلىق بولۇشى تۈپەيلىدىن ئۇ دۆلەتلەر ھەتتا ئامېرىكىنىڭ سودا قانۇنىغىمۇ ئەمەل قىلمىدى مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە جو بايدىن ھۆكۈمىتى ئىچىدە ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق كىرىزىسىنى قانداق ھەل قىلىش شۇنداقلا ئامېرىكىدىكى كۈنتاختا ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن خىتاي بىلەن قانداق سودا قىلىش ئۈستىدە تالاش تارتىش داۋام قىلماقتا ئىكەن مۇنداق دېدى. مەنچە بۇ بىر چوڭ مەسىلە. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىمۇ بۇ نۇقتىنى ھېس قىلدى. بۇ ياخشى ئەھۋال. ئۇلار بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشقا تىرىشماقتا. ئەمما بۇنىڭغا ۋاقىت كېرەك. بۇ بىر مۇرەككەپ مەسىلە. پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ يېشىل ئېنېرگىيە ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتەك سىياسىي مەقسىتى بۇ مەسىلىنى تېخىمۇ مۇرەككەپلەشتۈرۈپ قويدى. بۇ مەسىلىنى قانۇن ۋە ئۇنى داۋاملىق ئىجرا قىلىش ئارقىلىق ھەل قىلىش كېرەك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قانۇنىنى ئىجرا قىلىۋاتامدۇ يوق قانداق ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇ دېگەنلەرنى بىلىشى ئەگەر ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئۇلارنىڭ پىكرىگە ئوخشىمايدىغان قارار چىقارغان بولسا بۇنى خاتىرىلەپ قويۇشى كېرەك

ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى ماي كۈنلىرى خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي، ئوتتۇرا ئاسىيا باشلىقلار يىغىنىدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ تاڭ سۇلالىسىنىڭ كىيىملىرىنى كىيگەن مۇلازىملىرى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ پىرېزىدېنتلىرىنى قارشى ئالغان ئىدى. يىغىندىن كېيىن بۇ دۆلەتلەر بىلەن سودا ساياھەت كېلىشىملىرى تۈزۈلگەنلىكى خەۋەر قىلىنماقتا. ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى يىغىننىڭ شيەندە ئېچىلىشىدا شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش تاڭ سۇلالىسىنى ئەسلىتىپ، خىتايلاردىكى خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئۇرغۇتۇش، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە قارىتا ئۆز قۇدرىتىنى نامايان قىلىش ۋە ئىقتىسادىي مونوپوللۇقنى كۈچەيتىش دەپ تەرىپلىمەكتە. مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى ھۇزۇرۇڭلاردا بولسۇن. خىتاي ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى بەشىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى كۈنلىرى،

خىتاي ساياھەتچىلىرىنىڭ شەخسىي ۋە ساياھەت ئۆمەكلىرى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە قارىتا مەدەنىيەت ساياھىتىنى باشلىغانلىقى خەۋەر قىلىنماقتا. خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى ئۇچرىشىش يىغىنى ئاياغلاشقاندىن كېيىن، بۇ ھەقتىكى بەس مۇنازىرىلەر ۋە مۇلاھىزىلەر تاراتقۇلارنى قاپلىغان. خىتاينىڭ بۇ يىغىننى نېمە ئۈچۈن شيەندە ئۆتكۈزگەنلىكى، ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ پرېزىدېنتلىرىنى كۈتۈۋېلىشتا خىتاي تەرەپنىڭ نېمە ئۈچۈن تاڭ سۇلالىسىنىڭ كىيىملىرىنى كىيگەن مۇلازىملارنى ئىشلەتكەنلىكى، سەھنە لايىھەلىرىنىڭ پۈتۈنلەي تاڭ سۇلالىسى ئۇسلۇبىدا ياسالغانلىقى بەس- مۇنازىرىلەرنىڭ قىزىق تېمىسى بولغان. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى بۇ يىغىننىڭ شيەندە ئېچىلىشىنىڭ سەۋەبى، خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە قاراتقان نۆۋەتتىكى سىياسىتى ۋە خىتاينىڭ بۇنىڭدىن ئېرىشىدىغان مەنپەئەتى، شۇنداقلا بۇ خىل ھەمكارلىقنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. نيۇ يوركتىكى تۇڭگان ئانالىزچى ماجۈ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ يىغىننى خىتاينىڭ قەدىمىي پايتەختى شيەندە ئۆتكۈزۈلۈشىدىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. ئەمەلىيەتتە شۇنى تەسەۋۋۇر قىلالايمىزكى، خىتاي بۇ ئارقىلىق خىتاي خەلقىگە سىگنال بەرمەكچى، يەنى بىز قۇدرەتلىك، بۈگۈن بىز بۈيۈك تاڭ دەۋرىدىكىدەك قۇدرەت تاپتۇق. تاپتۇق، ھەتتا ئۇ دەۋردىن ئېشىپ كەتتۇق دېمەكچى. ھالبۇكى، خىتاي دەۋاتقان بۇ ئاتالمىش تارىخىي چۈشەنچىنىڭ ئۆزىمۇ خاتادۇر. چۈنكى خىتاي تارىخىدىكى گۈللەنگەن بۈيۈك تاڭ دەۋرىنى پەقەت خىتاي خەلقىلا ئېتىراپ قىلىدۇ. ماجۈ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى. ئەمما دۇنيا بۇنى ئېتىراپ قىلامدۇ؟ بۇ بىر مەسىلە. چۈنكى مەدەنىيەت، ئىقتىساد ياكى دىنىي ئېتىقاد جەھەتتە بولسۇن ۋە ياكى باشقا جەھەتلەردە بولسۇن، بىز تاڭ سۇلالىسىنىڭ ئىنسانىيەتنىڭ مەدەنىيەت تارىخىغا قايسى خىل بۈيۈك تۆھپىلەرنى قوشقانلىقىنى ساناپ بېرەلمەيمىز. شۇنداقلا بۈيۈك تاڭ سۇلالىسىنىڭ قۇدرىتىنى نامايان قىلىدىغان ئالاھىدە ئىزلارنىمۇ كۆرمىدۇق. شۇڭا ئاتالمىش قۇدرەت تاپقان بۈيۈك تاڭ سۇلالىسى دېگەن ئۇقۇم پەقەت خىتاي تارىخىدىكى ھۆكۈمرانلارنىڭ مۇبالىغە بايانلىرىدىن باشقا نەرسە ئەمەس خالاس. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئارخېئولوگ ۋە تارىخچى قۇربان ۋەلى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي تارىخىدا گۈللەنگەن دەۋرنىڭ سىمۋولى قىلىنغان تاڭ سۇلالىسىنى خىتايلار ئەمەس، بەلكى تارىختىكى ھونلارنىڭ ئەۋلادلىرى بولغان تۈركىي خەلقلەرگە مەنسۇپ سىيانپى گېنېرالى لى يۈەن قۇرغان ئىكەن. تاڭ سۇلالىسى خىتاينىڭ ئەمەس. سىيانپىلار قۇرغان سىيانپى لى يۈەن دېگەن قۇرغان، ئۇ سىيانپىلاردىن، سىيانپى دېگەن ئاشۇ ھونلارنىڭ بىر قەبىلىسى. شۇلار قۇرغان، خىتاي قۇرغان ئەمەس.
قۇربانۋەلى ئەپەندى يەنە خىتاي تارىخنامىلىرىدە خىتاي سۇلالىلىرى دېيىلىدىغان يىگىرمە تۆت سۇلالىدىن پەقەت خەن سۇلالىسى، سۈي سۇلالىسى ۋە مىڭ سۇلالىسىنىڭلا خىتايلار تەرىپىدىن قۇرۇلغان خاندانلىقلار ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. خىتاي يىگىرمە تۆت سۇلالىنىڭ ھەممىسىنى بىزنىڭ دەيدۇ، بۇ يالغان. بۇنى ئاشۇ ئۆزىنىڭ خەلقىنى مۇشۇنىڭغا ئىشەندۈرۈش ئۈچۈن دەۋاتقان گەپ. خىتاينىڭ نېمىسى بار دېسىڭىز، خەن سۇلالىسى خىتاي، سۈي سۇلالىسى خىتاي، مىڭ سۇلالىسى خىتاي، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچقايسىسى خىتاينىڭ سۇلالىسى ئەمەس، خىتاينىڭ دۆلىتى ئەمەس، خىتاينىڭ ئەمەس. شۇڭا.

خىتاي پەقەت ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق قۇرغاندىلا، ئاندىن ئۆزىنىڭ ئېنېرگىيە مەنبەسىگە بولغان ئېھتىياجىنى قامداپ، ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلالايدىغانلىقىنى كۆرۈپ يەتتى. قۇربانۋەلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشتىكى يەنە بىر مەقسەت، خىتاينىڭ مۇستەبىت تۈزۈمىگە ھەۋەس قىلىدىغان بۇ دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى مەبلەغ بىلەن ئۆزىگە تارتىش ئىكەن. بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتنىڭ ئاشۇ باشلىقلىرى بارغۇ، مەسىلەن، توقايېف دېگەن. ئۆتۈپ كەتكەن خىتايپەرەس. ئەمدى ئۇلار ئاشۇ شى جىنپىڭ مەن ساڭا ئۆسۈمسىز پۇل قەرز بېرىمەن دەپ ئاشۇ پۇلنى ئۇ دۆلەتكە بەرمەي ئاشۇ دۆلەتنىڭ باشلىقىغا بېرىدۇ شۇ خىتاي. شۇنىڭ بىلەن دۆلەتنىڭ باشلىقىنى سېتىۋالىدۇ. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي بۇ ئارقىلىق بىر تەرەپتىن غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي بېسىمىغا تاقابىل تۇرۇشنى مەقسەت قىلسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزىگە تەھدىت دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي قېرىنداشلىرىدىن ئايرىۋېتىپ، ئۇلارنى يېتىم قالدۇرۇشنى مەقسەت قىلماقتا ئىكەن.
پۈتۈن مەقسىتى شۇ ئۇيغۇر بىلەن تىبەتنى يېتىم قالدۇرۇپ، قالغان بەش ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيىتىنى ئۆزىگە تارتىش، ئۆزىنىڭ خىتايلىرىنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەتكە ئاپىرىش ئۈچۈن قىلىۋاتقان ھىيلە-مىكرى.
يىگىرمە ئىككىنچى ماي كۈنى تەڭرىتاغ تورىدا شىنجاڭدا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت بىلەن ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكى جەھەتلەردە ھەمكارلىق ئورنىتىلدى سەرلەۋھىلىك بىر خەۋەر ئېلان قىلىنغان خەۋەردە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قارىتا قىسقا مۇددەتلىك ۋىزىسىز ساياھەت يولغا قويۇلۇشى بىلەن خىتايدىكى ساياھەت ئۆمەكلىرى يۈزلىگەن ئۆمەك ۋە مىڭلىغان ساياھەتچىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھىتى ناملىق پائالىيەتنى رەسمىي باشلىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. خەۋەردە يەنە گۇاڭدۇڭ، سىچۈەن، خېلىڭجياڭ، گۇاڭشى، شاڭخەي، شىنجاڭ قاتارلىق جايلاردىن مەخسۇس ساياھەت ئۆمەكلىرى تەشكىللەپ، قورغاس ئېغىزى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىياغا ساياھەت لىنىيەسى ئېچىلغانلىقى بايان قىلىنغان. بۇ ھەقتە ھازىر شىۋېتسىيەدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى سايراگۈل ساۋۇتباي خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. بۇ ئەمدى بىر خەتەرلىك سىگنال دەپ قارايمەن. چۈنكى خىتاي ھازىرقى بۇ روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى جەريانىدىكى بۇ بىر تارىخىي پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئۆزىنىڭ قولىدا تۇتۇش. ھەمدە ئۇلارنى مونوپول قىلىش. مۇشۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ مۇشۇدىن باشلاندى، ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى قولىدا تۇتۇش، بۇلارنى مونوپول قىلىش ئارزۇسىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەردى دەپ قارايمەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن بۇ بىر قاتار سودا ۋە ساياھەت كېلىشىملىرى، بىر تەرەپتىن، ئۇ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە بولغان سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مونوپوللۇقىنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى كۆرسەتسە، يەنە بىر جەھەتتىن، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى خەلقلەر ئۈچۈن، بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۈركىي خەلقلەر ئۈچۈن تېخىمۇ زور خەتەرنىڭ سىگنالى ئىكەن. ئۇلار بىرىنچىدىن ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي ئورنىنى مۇقىمداش، مۇنداقچە ئېيتقاندا ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن تېخىمۇ جىقراق شۇ ئورنىنى ساقلاپ قېلىش، ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتىغە ماس كېلىدىغان مانا خىتاينى تاللاۋاتىدۇ. شۇڭلاشقا ئۇلار ئۇ يەردىكى بۇرۇنقى تارىختا نېمە بولغانلىقى، تۈركىي خەلقلەرنىڭ قانداق بېسىمدا بولغانلىقى، تۈركىي خەلقلەرنىڭ قانچىلىك زۇلۇملۇققا ئۇچرىغانلىقى ئۇ ئۇلارغا ئۇلار ئۇنى بىر مۇھىم دەپ قارىمايدۇ.
سايراگۈل خانىم خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن سودا كېلىشىملىرى بىلەن ۋىزىسىز ساياھەتنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى، خىتاينىڭ بىر پاي ئوق ئاتماستىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئىقتىساد ئارقىلىق ئىشغال قىلىشىدۇر، دېدى.
ناھايىتى خەتەرلىك بىر باسقۇچ بۇ. بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى خىتاينىڭ ھېچقانداق بىر پاي ئوق ئاتماستىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئېكونومىكا، سودا ئارقىلىق ئىشغال قىلىش يۇمشاق سىياسىتىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ. چۈنكى بۇرۇن پىلانلىغان بىرىنچى باسقۇچتا مۇشۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش مەقسىتىگە يەتكەندىن كېيىن ئاندىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قول تىقىش، بۇ خىتاينىڭ بۇرۇن پىلانلىغان پىلانلىرى، خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ رەزىل پىلانىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى بۇ. ئۇ يەنە خىتاي تاراتقۇلىرىدا تەشۋىق قىلىنىۋاتقان يۈزلىگەن ئۆمەك، مىڭلىغان ساياھەتچىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت پائالىيىتىنى، كەلگۈسىدە خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ساياھەت باھانىسىدا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە كېلىپ يەرلىشىپ قېلىشىدەك خەتەرلىك ۋەزىيەتنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ، دەپ ئاگاھلاندۇردى. بۇ يەردە يۈزلىگەن توپلا دەپتۇ. ۋە مىڭلىغان ساياھەتچىلەرنى ئېلىپ، بۇ يەردە ئېنىق سان يوق، قانچىلىك ئادەم كىرگەنلىكىنى ھېچكىم تەسەۋۋۇر قىلالمايدۇ ھازىر. قازاقىستان بىلەن ئون تۆت كۈنلۈك، ئاندىن كېيىندىن بىر ئايغا سۈرگەنتى ۋىزىسىز رېجىمنى يولغا قويدى. ئەمدى بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ دېسىڭىز، مۇشۇنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ، مەسىلەن، بۇ يەردە ۋىزىسىز رېجىم بولغاندىن كېيىن، ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئاشۇ نۇرغۇنلىغان ئادەملەرنى كىرگۈزىدۇ، ئۇ ئادەملەرنىڭ قانداق سالاھىيەتتە ئىكەنلىكىنى ھېچكىم بىلمەيدۇ. ئۇ بىر پەقەت بىر ئادەتتىكى بىر ساياھەتچى سۈپىتىدە كىرىدۇ. ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى ساننىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى بىلىسىز. مۇشۇ مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان ساياھەتچىلەر ئارقىلىق ئاشەدىكى ھەممە نەرسىنى ئۆزىنىڭكى قىلىپ ئالالايدۇ. ئۇلار كېلىدۇ، يەرلىشىدۇ، پۇقرىلىققا ئۆتۈش ئۈچۈن ئۇلار ھۆججەت تاپشۇرىدۇ. ئۇلار بۇنداق چىرايلىق دۆلەتلەرگە كىرگەندىن كېيىن ئۇلار ئەسلى قايتمايدۇ. سايرىگۈل خانىم، گەرچە خىتاي ساياھەتچىلىرى ۋىزىسىز ساياھەتتىن بەھرىمەن بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى تۈركۈملەپ ساياھەت قىلالىسىمۇ، ئەمما خىتاينىڭ قاتتىق چەكلىمىسى ئىچىدە ياشاۋاتقان، پاسپورت ئېلىشى چەكلەنگەن ئۇيغۇر ۋە قازاقلارنىڭ بۇ خىل ئىمكانىيەتلەرگە ئەسلا ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
بۇ يەرلىك خەلقتە ئۇلارنىڭ قولىدا ھېچقانداق پاسپورت يوق. ئۇلار پاسپورتنى ئېلىپ مۇشۇ ۋىزىسىز رېژىمنى پايدىلىنالمايدۇ. چۈنكى ھازىرقى نۇرغۇنلىغان دەلىل ئىسپاتلارنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز. بۇ ھېچقانداق ئاشۇ شەرقىي تۈركىستان يەر جايلىق خەلقى ئۈچۈن ئېچىلغان ۋىزىسىز رېژىم ئەمەس. بۇ پەقەت خىتاي خەلقىگە قارىتىلغان بىر ۋىزىسىز رېژىم دەپ قاراشقا بولىدۇ.
ئۇ يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ خىتاينىڭ ئەرزان باھالىق، سۈپەتسىز تۆكمە ماللىرى سەۋەبلىك ئىقتىسادتا تېخىمۇ ۋەيرانچىلىققا ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
خەلق ھېچقانداق پايدا ئالالمايدۇ، ئۇنىڭ ئورنىغا خەلق زىيان تارتىدۇ، چۈنكى بۇلار كەلگەندىن كېيىن جىقراق پۇل بېرىش ئارقىلىق، ھىيلە ۋاسىتىلەر ئارقىلىق يەرلىشىپ قېلىشى مۇمكىن، سودا دۇكانلارنى ئېچىشى مۇمكىن، بۇنداق بولغاندىن كېيىن پۈتۈنلەي بازارلارنىڭ ھەممىسى ئاشۇ ئاتالمىش ساياھەتچىلەرنىڭ ئىگىلىكىگە ئۆتىدۇ دېگەن گەپ. بۇ ھېچقانداق باشقا ئۇسۇل قوللانماي، مۇشۇ ساياھەتچىلەرنى ئەۋەتىپ ئېكونومىكا ئارقىلىق دۆلەتنى ئىشغال قىلىش بىلەن باراۋەر دەپ قارايمەن. خەلقنىڭ قولىدا ھېچ نېمە قالمايدۇ. قولىدا ھېچ نېمە قالمىغان خەلقنىڭ قولىدا باشقا سىياسىي كۈچمۇ بولمايدۇ، ھېچقانداق نەرسە بولمايدۇ، تەبىئىي. ناھايتى بىر خەتەرلىك سىگنالنىڭ باشلىنىشى دەپ قارايمەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. ئۇيغۇر دىيارىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ بىلىم كۈچى ناملىق ئۇنىۋېرسال تەبىئىي پەن بىلىملىرى ژۇرنىلى نەشر قىلىنغان بولۇپ، كېيىنكى مەزگىللەردە ئۇيغۇر تىلىنىڭ چەكلىنىشى بىلەن بۇ ژۇرنال نەشر قىلىنىشتىن توختىتىلغان ئىدى. ئىگىلىشىمىزچە، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ تەييارلىشىدىكى بىلىم كۈچ ژۇرنىلىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى ئىككىنچى سانى يېقىندا نەشىردىن چىققان. ژۇرنالدا چەت ئەللەردىكى پەن تېخنىكا ساھەسىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ئىلمىي ئەسەرلىرى يەر ئالغان ئىكەن. رادىيومىزنىڭ تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرى ئەركىن تارىمنىڭ مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
چەت ئەلدە ئۇيغۇر تىلى بىلەن نەشر قىلىنىۋاتقان تۇنجى تەبىئىي پەنلەر ئىلمىي ژۇرنىلى بىلىم كۈچنىڭ ئىككىنچى سانى يېقىندا ئەنقەرەدە بېسىلىپ، ئوقۇرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. مەزكۇر ژۇرنالنىڭ ئىككىنچى سانىدا پەن تېخنىكا يېڭىلىقلىرى، ئۇيغۇر تەبىئىي پەن ئالىملىرى، مېدىتسىنا، بىئولوگىيە، يېڭى تېخنىكىلار، ئىنژېنېرلىق، فىزىكا، خىمىيە ۋە باشقا ئۇنىۋېرسال تېمىلىرىدا يېزىلغان ئون يەتتە پارچە ئىلمىي ماقالىگە ئورۇن بېرىلگەن. مەزكۇر ژۇرنال ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى قارمىقىدىكى قۇتادغۇبىلىك ئىنستىتۇتى تەرىپىدىن چىقىرىلغان بولۇپ، ژۇرنالنىڭ مەسئۇلى ئابدۇلخەمىت قاراخان بۇ ھەقتە مەلۇمات بەردى. مەزكۇر ژۇرنالنىڭ كەسپىي مۇھەررىرى، ئەنقەرەدىكى يىلدىرىم بايازىت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى، دوكتور نامەتجان مەمەت ئەپەندى، ژۇرنالنىڭ ئىككىنچى سانى ئۈچۈن ئەمگەك سىڭدۈرگەن تەتقىقاتچىلارغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ بۇ ساندا ئورۇن بېرىلگەن ماقالىلەر توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
بۇ ساندا يەنى ئىككىنچى ساندا مۇھەممەد ئابدۇللا ئەپەندىنىڭكى راك كېسىلىنى ئۈنۈملۈك داۋالاش توغرىسىدا ئامېرىكىدىكى دوكتور مەمەتئىمىن ئەپەندىنىڭكى بەدەن سىرتىدا تۆرەلمە پەيدا قىلىشتىن ھايۋان بەدىنىدىن ئىنسان ئورگانلىرىنى يېتىلدۈرۈشكە نەزەر، مايسار پاشا ئوغلىنىڭكى ھېسداشلىق تۇيغۇسى ۋە مېڭىنىڭ ھېسداشلىق مەركىزى، دوكتور مەھمۇتجان لېتىپنىڭكى فىزىكىدا بۆسۈش خاراكتېرلىك يېڭىلىق بارلىققا كېلىشى مۇمكىن، يۈسۈپجان ئىسمائىلنىڭكى ماتېماتىكىدىكى تەتۈر مەسىلىلەر ھەققىدە ناملىق ماقالىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جەمئىي ئون توققۇز پارچە ماقالىگە يەر بېرىلدى.
بىلىم كۈچ ژۇرنىلى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى مەدەنىيەت مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن تىزىمغا ئېلىنغان قانۇنىي ژۇرنال بولۇپ، يىلدا ئىككى سان چىقىرىلىدىكەن. دوكتور نامەتجان مەمەت ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىلدىكى مائارىپىنى چەكلىگەن تەبىئىي پەن ژۇرناللىرى توختاپ كەتكەن بىر پەيتتە چەت ئەلدە ئۇيغۇر تىلىدا مۇشۇنداق بىر ژۇرنالنىڭ نەشر قىلىنىشى زور ئەھمىيەتكە ئىگە، دېدى.

بۇ ئىنتايىن خەتەرلىك ئەھۋال ھەمدە بۇ ژۇرنال بىز ۋەتەن سىرتىدا ئېلان قىلمىساق ئانا تىلىمىزنىڭ ئۇنتۇلۇپ كېتىشى بولۇپمۇ تەبىئىي پەن ساھەدە ئىشلىتىدىغان ئاتالغۇلارنىڭكى بارغانسېرى يوقاپ كېتىشتەك ئەھۋاللار يۈز بېرىشى تەبىئىي ئەھۋال شۇڭلاشقا بىز مۇشۇ تىلىمىزنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ۋە تەبىئىي پەن ساھەسىدىكى ئاتالغۇلارنىڭكى يېڭىلاپ تۇرۇش ۋە يېڭى سۆزگە ياساشنى مەقسەت قىلغان ئاساستا بۇ ژۇرنالنى ئېلان قىلىشنى قارار قىلدۇق بۇنىڭغا ئاساسەن مۇشۇ ۋەتەن سىرتىدىكى تەبىئىي پەن ساھەسىدە ئىشلەۋاتقان قېرىنداشلار بىر يەرگە كېلىپ چىقىرىۋاتىمىز. ئەلۋەتتە، بۇنىڭدا ھەر قايسى مۇشۇ تەبىئىي پەن ساھەسىدىكى يېڭىلىقلارنى ئېلان قىلىمىز. بۇ يېڭىلىقلار ئاساسلىقى مۇشۇ ئاممىباب شەكىلدە ئېلان قىلىنىدۇ. مۇشۇ ھەر قانداق بىر كىشى ئوقۇپ چۈشىنەلىگۈدەك شەكىلدە. ئەلۋەتتە، بۇ بىر قىيىنچىلىق، چۈنكى بىزنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن كەسپىي ئاتالغۇلارنى مۇشۇ خەلق چۈشىنەلىگەن شەكىلدە ئەكېلىش ۋە ماقالىنى شۇ خىل يېزىشتا بىر ئاز قىيىنچىلىقلار بولدى. لېكىن ماقالىلارنى يازغان ۋاقتىمىزدا ئاساسلىقى

بولۇپمۇ مۇشۇ كۈنىمىزدە يېڭىلىق بولغان تېمىلارنى يېزىش ئارقىلىق مۇشۇ تىلىمىزنى ساقلاپ قېلىش ۋە مۇشۇ ھەر قايسى ساھەدىكى يېڭى ئاتالغۇلارنى ئۇيغۇرچە ياكى ئۇيغۇر تىلىغا مۇۋاپىق شەكىلدە سۆز ياساپ چىقىشنى ئاساس قىلدۇق. مەزكۇر ژۇرنالنىڭ ئىگىسى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندى بۇ ژۇرنالنى چىقىرىش مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ، مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى توققۇز ئۇيغۇر زىيالىيسى تەرىپىدىن ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان. بۈگۈنگىچە ئون ئۈچ يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ۋە پەن-تېخنىكىغا مۇناسىۋەتلىك تېمىلاردا مۇھاكىمە يىغىنلىرى ۋە كونفېرانسلار ئېلىپ باردى. مۇشۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىنىڭكى ساپلىقىنى قوغداش ۋە ئۇيغۇر تىلىنىڭكى ئىپادىلەش كۈچىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىشىچە تىرىشىۋاتىمىز. بۇ قېتىم ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىگە باغلىق قۇتادغۇبىلىك ئىنستىتۇتى تەرىپىدىن بىلىم كۈچ ژۇرنىلىنىڭكى بىرىنچى ۋە ئىككىنچى سانىنى نەشر قىلدۇق. ۋەتەندە توختاپ قالغان بىلىم كۈچ ژۇرنىلىنى چەت ئەلدە، مۇھاجىرەتتىمۇ داۋاملاشتۇرۇشنى ۋە ئۇيغۇر تىلىنىڭكى ئىپادىلەش كۈچىنىڭكى نەقەدەر كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى ھەم ئۇيغۇر تىلىنىڭكى پەن تېخنىكا بىلىم تىلى ئىكەنلىكىنىمۇ ئىسپاتلاش ئۈچۈن بۇنى چىقاردۇق. مۇشۇ ياش ئۆسمۈرلەرنىڭكى، ئۇيغۇر زىيالىيلارنىڭكى بۇنىڭدىكى مۇشۇ ژۇرنالغا قىزىقىپ ئوقۇپ ۋە ژۇرنال ئۈچۈن ماقالە ئەۋەتىشىنى چىن كۆڭلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز.
ئىستانبۇل تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا فىزىكا پەنلىرى بويىچە دوكتورلۇقنى پۈتتۈرگەن مەھمۇتجان ئۆزئۇيغۇر چەت ئەلدە ئۇيغۇر تىلىدا چىقىۋاتقان بىلىم كۈچ ژۇرنىلىنىڭ تۈركىيەدە تەبىئىي پەندە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلار تەرىپىدىن ئوقۇلۇۋاتقانلىقىنى، بۇ ژۇرنالنىڭ ئۇيغۇرچە تەبىئىي پەن ئاتالغۇلىرىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ئۈچۈنمۇ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. بىلىم كۈچ ژۇرنىلىنىڭ ئىككى سانىدا ئېلان قىلىنغان، ئوتتۇز ئالتە پارچە ماقالە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تەبىئىي پەن بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋە ھەرقايسى ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ تەبىئىي پەن كەسپىدە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىلمىي ئەمگىكى ئىكەن. ئۇيغۇر ئېلىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردىن باشلاپ بىلىم كۈچ ناملىق ئۇنىۋېرسال ژۇرنال نەشر قىلىنغان بولۇپ، پەن تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە ئىلىم پەن يېڭىلىقلىرىنى تونۇشتۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى. ھالبۇكى كېيىنكى مەزگىللەرگە كەلگەندە ئۇيغۇر تىلىنىڭ چەكلىنىشى بىلەن بۇ ژۇرنالمۇ نەشر قىلىنىشتىن توختىتىلغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

Hayır, Hayır This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.